अयुक्तस्य कस्मात् बुद्धिः नास्ति इति उच्यते इन्द्रियाणाम् हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि इन्द्रियाणाम् हि यस्मात् चरताम् स्वस्वविषयेषु प्रवर्तमानानाम् यत् मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तते इन्द्रियविषयविकल्पने प्रवृत्तम् मनः अस्य यते हरति प्रज्ञाम् आत्मानात्मविवेकजान् नाशयति कथम् वायुः नावम् इव अम्भसि उदके जिगमिषताम् मार्गादुद्धृत्य उन्मार्गे यथा वायुः नावम् प्रवर्तयति एवम् आत्मविषयाम् प्रज्ञाम् हृत्वा मनोविषयविषयान् करोति